SBS Radio ລາວ ຂ່າວດ່ວນ ລັດວິກຕໍເຣຍເຄັ່ງຄັດການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າພາຍຫຼັງທີ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການເປັນນາຍຍາມກັບ Australian Open Hotel Quarantine Program ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຜູ້ກ່ຽ ວມີອາຍຸ 26 ປີ ແລະ ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຄຸ້ມ Noble Park ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນມື້ເຮັດລາຍເຮັດການຄັ້ງສຸດທ້າຍຢູ່ທີ່ Grand Hyatt ໃນສັບປະດາກ່ອນນີ້ ຄືໃນວັນທີ 29 ມົກກະລາ ປີ 2021 ຜູ້ກ່ຽວຖືກກວດເບິ່ງ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ບໍ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຕົກມາໃນວັນທີ 30 ຄືມື້ຕໍ່ມາ ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ບັດນີ້ ການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນຂອງແມລເບີນຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຄືແມ່ນກະທຳໄດ້ສຳລັບພຽ ງແຕ່ 15 ຄົນ ແລະ ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ການເຮັດລາເຮັດການແມ່ນກັບໄປໃຊ້ລະບົບການການເຮັດວຽກເຮັດການ

ໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໂດຍໄວ ສຳລັບສະຖານທີ່ອັນສະເພາະຂອງຄຸ້ມຕ່າງໆນັ້ນ ໃຫ້ຄົ້ນຫາຢູ່ໃນ Google ເບິ່ງ Case Locations and Outbreaks Victoria 04 ກຸມພາ 2021 ສຳລັບສະຖານທີ່ອັນສະເພາະທີ່ຜູ້ໃດໄປ ທີ່ລັດຖະບານບົ່ງໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງລັ ດຖະບານ ທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາເຫັນຢູ່ໃນ Google ນັ້ນ ໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງໂດຍໄວ